سڏ تي سڏ ڏيندو آهي، هڪل ٻڌڻ سان هليو ويندو آهي، نفعي نقصان جي هن کي اميد هوندي آهي، کليل ڇڏ ته چراگاهه ۾ هليو وڃي، اڃ لڳيس ته پاڻي پيئي، مطلب ته پنهنجي حيوانيت جي حفاظت ته هو ڪندو آهي، هنن پنهنجي انسانيت جي حفاظت نه ڪئي آهي. حيوان پنهنجي حيوانيت جي حفاظت نه ڪري، هنن پنهنجي انسانيت کي تباهه ڪيو آهي الله جي قرآن کي ڇڏي. جيڪو روحاني سرچشمو هو انهي کي ڦٽو ڪري پوء اهو ڪهڙو عقل چئبو جانورن پنهنجي حيوانيت ضايع نه ڪئي آهي هن الله جي توحيد رب جي تقديس نبي جو پروگرام قرآن جي حقانيت ۽ الله جون هدايتون عبادت اهي سڀ ڦٽو ڪري شرڪ ۽ ڪفر ۾ ڪاهي پيا آهن معنيٰ جانور پنهنجو گهر سڃاڻي هي ان کان به بيڪار تنهن ڪري زياده گمراهه چئبا

انتهائي فيصلو نه ڪريو پر وري به هدايت تي اچو چڱائي اٿو اهو مقصد آهي هتي الم تر الي ربڪ ڪيف مد الظل اي نبي تون ڏس پنهنجي رب جي پاسي ڏي ان پاڇي کي ڪيئن ڊگهو ڪري ڇڏيو آهي سج اڀري ٿو صبح جو سايو سڀني شين جو زمين تي الائي ڪيترو ڊگهو پيل آهي ولو شاء لجعله ساڪنا جيڪڏهن الله تعاليٰ گهري ها ته ان کي بيهاري ڇڏي ها بس سج هتي بيهي رهي ها پاڇو به هتي بيٺو رهي ها پر الله تعاليٰ ان کي پاڇي کي سڪڙايو ثم جعلنا الشمس عليه دليلا پوء اسان مقرر ڪيوسي سج کي ان جو راهه ٻڌائڻ وارو معنيٰ ان پاڇي جو به هڪڙو رهبر آ اهو پاڇو ڪاڏي وڃڻ گهرجي اوڀر کان سج اڀري ٿو وڻن جا جاين جا جبلن جا پاڇا زمين تي وڇايا پيا آهن الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهي پاڇا جيڪي توهان کي بي جان پيل زمين تي نظر اچن ٿا اهي به ڪنهن هدايت جا تابعدار آهن هن سج پنهنجو نور ٿو ڪري فيض پاشي نور جي ٿو ڪري ته هي پاڇا هاڻي انهيء روشنيء جي ڌڪيلڻ تي پوئتي موٽندا موٽندا ٻئي پاسي ڏي نه پر جنهن وڻ جا پاڇا آهن اوڏي هليا ٿا وڃن جبل جا پاڇا آهن ته اوڏي هليا ٿا وڃن جاء جو پاڇو آهي ته جاء جي پيرن ۾ هليو ٿو وڃي اها ايتري رهبري انهن شين قبول ڪئي آ انسان انهن کان به بيڪار آهي جو پنهنجي رسول جي رهبري قبول نه ڪري ته پوء ان کان به اڳي الله تعاليٰ فرمايو ته جانورن کان به چٽ هن هاڻي الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهڙي بيجان شين کان به هي بيڪار آهن هي ٿا پنهنجي ڪا شخصيت ٻڌائين ته اسان به ڪا وڏي شخصيت آهيون وهو الذي جعل لڪم الليل اهو الله آهي جنهن توهان کي توهان جي لاء رات ڪئي لباسا لباس ڪري ڏني توهان کي رات جي سائي ۾ توهان اندر پئجي ٿا وڃو والنوم سباتا ۽ ننڊ کي آرام وجعل النهار نشورا ۽ ڪيائين ڏينهن کي توهان جي اٿڻ جو ذريعو جو اٿي وري ڪم ڪاريون ڪريو دنيا جي جهان ۾ گهمو گهتو اهو الله تبارڪ تعاليٰ جيڪڏهن توهان جي مٿان يڪي رات ڪري ڇڏي ها ڏينهن قيامت تائين ان جعل الله عليڪم الليل سرمدا الي يوم القيامه من اله غير الله ياتيڪم بضياء ڪير هو ٻيو جيڪو مالڪ توهان کي ان رات کان جان ڇڏائي ها وري ڪير توهان کي ڏينهن آڻي ڏي ها الله تعاليٰ جيڪڏهن رات کي يڪو ڪري هو الذي ارسل الرياح بشرا اهو الله آهي جنهن هوائن کي موڪليو خوشخبري ڏيندڙ هوا ٿڌڙي لڳندي آهي ماڻهو چوندا آهن ته هي اٺي جي هوا آهي اڏهين ملڪ تي مينهن ٿو وسي ضرور ان مينهن منجهان اسان کي به ڀاڱا ملندا بين يدي رحمته هوا منجهان توهان کي هڪڙي چڱي بوء ايندي آهي ان منجهان توهان مينهن جا آثار خدا جي رحمت جا آثار محسوس ڪندا آهيو هن قرآن مان توهان کي ايتري خوشبو به نٿي اچي جو جنت جي هوا توهان کي قرآن پهچائي ٿو ايترا توهان بي سمجهه آهيو، ايڏو پنهنجي نفس جي غرض ۽ لالچ ۾، جو ٿڌڙي هوا لڳي ٿي ته توهان هڪدم اميد ۾ ڀرجي ٿا وڃو ته اجهو اها هير اٺي جي آئي آ، اسان وٽ به ڪڪر ايندا ۽ اسان جي ملڪ کي به آباد ڪندا، هن قرآن پاڪ منجهان توهان کي جنت جي بوء نٿي اچي. وانزلنا من السماء ماء طهورا آسمان منجهون پاڻي لاٿوسين ڪيڏو پاڪ، لنحيي به بلدة ميتا غيرآباد زمين کي آباد ڪريون. پوء اهو مينهن وسندو آهي. غيرآباد زمين آباد ٿيندي آهي، گل ڦل گاهه ٿي ويندا آهن، فصل ٿي ويندا آهن، ماڻهن جي معاشيات، جانورن جي، انسانن جي، نسقيه مما خلقن خلقنا اسان پنهنجي مخلوق کي پياريندا آهيون، انعاما و اناسي ڪثيرا ڪيترا جانور ۽ ڪيترا ماڻهو اناسي جمع انس جي ماڻهن تي اهڙي طرح رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته قرآن پاڪ جي رحمت جي بارش اسان رسول الله صلي الله عليه وسلم جي ذريعي توهان جي مٿان نازل ڪئي آهي هن پاڻيء جي مينهن منجهان توهان جو جسم ٿو پلجي، پر قرآن جي بارش منجهان توهان جو جسم ۽ روح هميشه جي لاء سک وٺندو، انهيء بارش کي توهان نٿا سمجهو؟ ولقد صرفنا بينهم ليذڪروا اسان ڦيرائي توهان کي اهو قرآن شريف ٻڌايو آهي جيئن نصيحت وٺو فابي اڪثر الناس الا ڪفورا پوء نه مڙيا ماڻهو اڪثر ماڻهو مگر ناشڪري ڪيائون جيئن پوء تيئن ڪفر ۽ ناشڪري ڏي هليا ويا. ولو شئنا لبعثنا في ڪل قرية نذيرا جيڪڏهن گهرون ها اسان موڪليون ها هر هڪ ڳوٺ ڏي جدا جدا رسول ائين به اسان ڪريون ها پر فضول ڳالهه هئي انڪار هڪڙي جو انڪار گهڻن جو ساڳو اقرار هڪڙي جو اقرار گهڻن جو ساڳو هدايت جو پروگرام هڪڙو ئي آهي فلا تطع الڪافرين تنهن ڪري تون ڪافرن ۽ منڪرن جو چيو نه وٺجانء متان توهان کي اهڙين ڳالهين ۾ مجبور ڪن ۽ چون ته هيئن ٿيو هيئن ڇو نه ٿيو، هيئن ٿيو هيئن ڇو نه ٿيو، ڪافرن جي اعتراضن جي ڪا پرواهه نه ڪجانء. جاهدهم به جهادا ڪبيرا، انهن سان جهاد ڪر تمام وڏو جهاد، زبردست جهاد. مطلب هي آهي ته انهن شخصن جي نڪته چينين تي ۽ سفيهانه غلطين تي التفات جي ڪا ضرورت ڪانهي ڪا، منڪرن جو زور شور سان مقابلو ڪبو ۽ انهن کي پوريون ڳالهيون مڪمل طرح سمجهائبيون. دنيا جي جهان ۾ اهي سڀ شيون پيون هلن ڦرن گرن الله تبارڪ وتعاليٰ صالحن ۽ طالحن سڀني کي گڏي رکيو آهي پوء قرآن پاڪ ڪن تي اثر ڪري ٿو ڪن تي اثر نٿو ڪري ڄڻ جنس جدا آهي هر هڪ جي حالانڪه آهن ماڻهو گڏيل هڪڙي گهر ۾ چڱو به ۽ بڇڙو به اهڙو مثال دنيا ۾ توهان کي ڏيکاريون مرج البحرين ٻه درياء گڏجي ٿا هلن هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج هي مٺو اڃ لاهيندڙ فرات معنيٰ اڃ لاهيندڙ هذا ملح اجاج هي لوڻ کارو اجاج معنيٰ کارو ٻه درياء گڏجي ٿا هلن وچ ۾ ٻنو ڪونهي ديوار ڪانهي هڪڙو اڇو پاڻي هڪڙو ڪارو پاڻي هڪڙو کارو ٻيو مٺو گڏجي ٿا هلن موجون ماريندا وڪڙ هڻندا هر هڪڙو پنهنجي پاسي ڏانهن ڦرندو هليو وڃي ائين اصل ڪافي ڪافي اندر والن جا وال اندر هي وڪڙ هڻندا موجون هڻندا هو هن ۾ هليو وڃي پاڻي گڏجي ڪونه ڪو هيڏو گرڙي کڻ ته ڪوڙو هيڏو گرڙي کڻ ته مٺو وچ ۾ الله تعاليٰ ٿو فرمائي جعل بينهما برزخا اسان هنن ۾ وچ ۾ پردو ڪيو حجرا محجورا آڙ هڪڙي مضبوط ڪئي آ جو ٻه کارو ۽ مٺو پاڻي نٿا گڏجن اها آهي الله تعاليٰ جي قدرت رب تبارڪ وتعاليٰ اها قدرت ڏيکاري آهي الله ڄاڻي ٿو پنهنجي مراد کي هي قدرت آهي ته هي ٻه دليون آهن گڏيل هلن ٿيون پيون هڪڙي کاري آهي ٻي مٺي آهي ڀلا اهي ايتري قدر اختيار رکن ٿيون جو هدايت هڪڙو قبولي ٻيو نه قبولي مسئلو آيو ڳالهه هي آهي رب تعاليٰ پنهنجي قدرت ڏيکاري آهي ته ٻه پاڻي گڏجن ٿا ته به انهن کي مان جدا ڪري ٿو ڇڏيان

۽ نفساني خواهشن جي ڪڍ لڳن رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته نفس جي خواهش جي ڪڍ لڳا نمازن کي ضايع ڪيون اها انسان جي بدبختي جي نشاني آهي فسوف يلقون غيا پوء اجهي اهي وڃي هڪ گمراهي جي کڏ ۾ پوندا جنهن ۾ غي هڪڙي جهنم جي وادي جو نالو آهي اهڙي طرح ٻيا وري ڪيترا اهڙا گمراهه قسم جا ماڻهو رب تبارڪ وتعاليٰ انهن مان صالح پيدا ڪيو. ابراهيم عليه السلام جهڙي شخصيت آزر جي خاندان منجهان پيدا ٿي. اهڙي طرح وري حضرت نوح عليه السلام جهڙو شخص نبي سڳورو پاڪ مقدس ان منجهان وري اها اولاد جو رب تعاليٰ فرمائي ٿو انه ليس من اهلڪ ڪان ربڪ قديرا الله قادر

وتوڪل علي الحي الذي لا يموت تون ڀروسو ڪر انهي رب تي اهو جيئرو آهي سگهارو آهي ڪونه مرندو دائم ۽ قائم آهي هميشه مطلب هي آهي ته الله تبارڪ وتعاليٰ جيئرو سگهارو آهي ڪڏهن ڪڏهن انسان جي طبيعت ۾ هيء ڳالهه اچي ويندي آهي ته ان امير جو ان وڏيري جو ان حاڪم جي ان بادشاهه جي جيسين جيئرو آهي تيسين مڙئي ڪاڻ ڪڍون پوء جان ڇٽي ويندي الله ٿو فرمائي خدا مون جان ڪانه ڇڏائيندو متان توهان سمجهو ته ڪنهن وڏيري امير سان تعلق آهي ڪفيٰ به بذنوب عباده خبيرا الله تعالي ڪافي آهي پنهنجي ٻانهن جي گناهن جي خبر رکندڙ آهي تنهن ڪري ان تي توڪل رکو الله تعالي سان تعلقات کي استوار ڪريو ان جي عبادت ان جو حمد ان جي ثنا رکو مجرمن سان الله تعالي پاڻ نبرندو الذي خلق السماوات جنهن الله تعالي آسمان کي پيدا ڪيو زمين کي پيدا ڪيو وما بينهما في ستة ايام الله تعالي ڇهن ڏينهن ۾ انهن کي پيدا ڪيو آهي ثم استويٰ علي العرش پوء عرش جي مٿان رب تبارڪ و تعاليٰ قائم ٿيو، ٻن ڏينهن ۾ آسمان جو انتظام، ٻن ڏينهن ۾ زمين جو انتظام، ٻن ڏينهن ۾ انهن جا تعلقات، ڏينهن جو مطلب ايترو وقت آهي، رب تبارڪ و تعاليٰ اهو وقت رکيو آهي پنهنجي قدرت کي پاڻ ٿو ڄاڻي، مطلب هي آهي ته اهو آهي ڪن فيڪون جو مالڪ مگر انتظامات ۾ الله تعاليٰ ايتري تدريج ڪئي آهي. پوء جڏهن ايڏي قوت وارو ايڏا ڪم ٺاهي ايڏي تدريج ڪري ٿو، نتيجو ان جو هي آهي ته توهان شخص جيڪڏهن بي فرماني ڪريو ٿا ته رب تبارڪ تعاليٰ جيڪڏهن توهان کي گرفت نه ڪري ان ۾ ڍرائي ڪري ته اها ڍرائي به خدا جي حڪمت ۾ سمجهو خدا جي عجز ۾ نه سمجهو. فاسئل به خبيرا الرحمان الله جو رحمان آ مالڪ الملڪ انهي خبردار جون ڳالهيون آهن جيڪي انهي کان پڇ ته توکي سمجهه ۾ اچن. واذا قيل لهم اسجدوا للرحمان ماڻهن کي چئجي ٿو ته الله کي سجدو ڪريو قالوا وما الرحمان چون ٿا رحمان ڇا آهي انسجد لما تامرنا اسان سجدو ڪيون ان کي جنهن جو تون حڪم ڪرين زادهم نفورا تيئن انهن ۾ ٽراهه ٿو اچي الله جي سجدي رب جي عبادت چوڻ ۾ تيئن انهن ۾ ٽراهه ٿو پيدا ٿئي اهي هن ايڏا بي سمجه اهي ٻانها جيڪي الله تعاليٰ جي فرمانبرداري ڪن ٿا اهي حقيقت ۾ حق وارا ٻانها آهن ۽ اهي صالح بندا آهن جن جي رب تبارڪ تعاليٰ تعريف ٿو ڪري پيو انهن جو مضمون هيٺ ٿو اچي

اعتراض کي بيان ڪيو ويو هو اعتراض ڪيو هو الله جي سجدي تي پر عنوان هيو رحمان جو هو پڇن پيا ته رحمان ڇا آهي اهو تجاهل عارفانه هيو. ٻيو رحمان ۽ رحيم ۾ فرق ته ڪونهي. رحيم مشهور هيو ان مڪي جي مشرڪن وٽ. رحمان به ته ساڳو مادو آهي. هو بسم اللات والعزيٰ پڙهندا هئا. شروع ڪرڻ هنن جو هوندو هو هر ڪم کي لات ۽ عزيٰ جي نالي سان. بسم الله ڪونه چوندا هئا. بسم الله تي به هنن جو اعتراض هيو ته بسم الله الرحمٰن الرحيم آهي اها هڪڙي هنن جي جهالت هئي رحمان جو نالو ٻڌي ڪري منهن ۾ سونڊ وجهندا الله تعالي فرمايو ته چون ٿا ته رحمان ڇا آهي انسجد لما تامرنا اسان تنهنجي مرضيء تي سجدو ڪريون جنهن کي تون چئو وڃو سجدو ڪندا ائين ڪونه ٿيندو ڪڏهن ٿو چئين الله کي سجدو ڪريو ڪڏهن ٿو چئين رحمان کي سجدو ڪريو ڪڏهن چئين ٿو رحيم کي سجدو ڪريو الله تعاليٰ جواب ۾ ڏنو آهي فرمان پنهنجو ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنيٰ جهڙا به توهان نالا سڏيو الله جا سڀئي نالا سهڻا آهن هڪڙي ذات آهي ان جون صفات آهن صفات سان ڪنهن کي پڪارڻو يا ذات جو نالو اسم ذات الله وٺڻ ڳالهه ساڳي آهي وزادهم نفورا وڌائي انهن کي نفرت ۾ نفرت هنن کي هئي زيادتي نفرت جي زيادتي نفرت جي اصل نفرت کي گهري ٿي جنهن کي اصل نفرت هئي ۽ ڇا کان نفرت هئي اها انهيء ئي اکر کان اهو اکر هن کي معلوم هو پر جڏهن هنن کي چئجي پيو ته تيئن نفرت ٿي ٿئي جيڪڏهن هنن کي اصل معلوم ئي نه هجي ها ته زادهم نفورا نه اچي ها پر اهو اچي ها ته نفرت ٿا ڪن زيادتي نفرت جي گهري ٿي اصل کي اصل نفرت هنن کي هئي انهيء اسم اکر کان ڇو ته هو رحمت به سمجهندا ها بتن ڏانهن پوء جو ٻئي جو نالو رحمان وٺجي ته هن کي زيادتي نفرت ٿي ٿي الله کي هنن ڇڏي ڏنو هيو اها هئي هنن جي هڪڙي وڏي عظيم غلطي رحمان جي عظمت کي به ڇا ڄاڻن جن کي انهيء نالي کان چڙ هئي، انتهائي جهل ۽ بي حيائيء جي ڪري ۽ ضد جي ڪري اٿي رحمان جي نالي جي گستاخي ڪن ۽ چون تون آهين اهو جو اسان کي رحمان جو سجدو ٿو ڪرائين محض تنهنجي چوڻ تي اها ڳالهه مڃيون تون هڪڙو نالو وٺ ڪن ڪيئي نالا وٺي ويٺو ٿو ان کي سجدا ڪرائين

رات ۾ روشني چنڊ جي اها به سج جي ڦري اچي زمين تي موٽي پئي ٿي. هن مهل سج ڪونه اڀريو آهي، اڃا روشني سج جي ڪانه آئي آهي پر اهو نور سج جو آهي، ڏينهن ٿي ويو آهي. ڪائنات جي اندر جيڪو وجود ڪا هستي ڪا شخصيت سڀ اهي رحمت جا آثار آهن ان جي وجود تي رحمت جا آثار ۽ نشانيون آهن جنهن جي رحمت ڪائنات کي گهيرو ڪيو آهي الرحمان علي العرش استويٰ رحمان عرش تي قائم ٿيو حضرت شاهه ولي الله محدث دهلوي لکن ٿا ته اها هڪڙي تجلي آهي جيئن عرش مخلوق آهي تيئن تجلي ان جي مٿان ڇانيل آهي اهو به پرتو آهي هڪڙو الله رحمان جي رحمت جو

اهو سوال تڏهن ٿئي جڏهن نفس صفت جو قائم ٿئي عرش سان، نفس صفت جو ته قائم آهي ذات سان، عرش ڪا ذات باري تعاليٰ جي آهي ڇا؟ تنهن ڪري الرحمان علي العرش استوا جي معنيٰ تاثير ۽ تجلي رحمت جي اها مستوي ٿي عرش تي ۽ برابر ٿي پوء مثال ڏنو اٿن هڪڙو مثال ڏنو اٿن ته هڪڙي تصوير هجي ان تصوير کي جي اڳيان ڏيون ٿا شيشو. جيڏي تصوير اوترو ڪائو. ٻاهران جو نظر ڪبي ته تصوير ئي تصوير نظر ۾ ايندي. ڪائو نظر ۾ نه ايندو. ڇو ته تصوير ۽ ڪائو برابر ٿي پيا آهن. تصوير ان شيشي مان نظر ايندي. پوء ماڻهو چوندو ته تصوير آ رڳو شيشو نظر بين هي اهڙي طرح رب تبارڪ وتعاليٰ جي رحمان جي تجلي هن ڪائنات تي ظهور ڪيو هاڻي الله جي رڳو رحمت ئي رحمت نظر ايندي ساري ڪائنات جو جيڪو وجود آ سو ان رحمت ۾ اندر آ نظر جيڪڏهن ڪبي ته وڃي رحمت اها رب تبارڪ و تعاليٰ جي رحمان جي تجليء جو تاثير آهي، جيڪا ڪائنات ۾ تصوير تخليقي نظر اچي ٿي، اها ان رحمت جو تاثير آهي، جي نظر ڪبي ته عرش نظر نه ايندو، ڪائنات نظر نه ايندي، الله جي رحمت ئي رحمت نظر ايندي. اهو آهي الرحمان الله شيشي جي مٿان جو تصوير کي اچي مطابق ڪر ته تصوير ئي تصوير نظر اچي. عرش جي مٿان جو تجلي اچي پئي ته رڳو اها رحمت ئي رحمت پئي نظر اچي. عرش جو وجود ان ۾ ائين گم ٿي ويو جيئن شيشي جو وجود گم ٿي ويو. ان تصوير جو ظهور ان شيشي کان ٿيو الله جي رحمت جو ظهور عرش کان ٿيو. شاهه قادري

اها به هڪڙي فراواني، آزادي جو هڪڙو وقت هوندو. هو سمجهندا بس اهو حڪم آهي اسان کي. باقي جن غير کي سجدو نه ڪيو هوندو اهي بيهي رهندا. چوندا ته اسان جو معبود جڏهن اچي ته پوء ان کي سجدو ڪنداسين. اسان ڪيو هو الله کي سجدو. پوء اتي رب تبارڪ وتعاليٰ پنهنجي تجلي ظاهر ڪندو مگر انهي تجليء جو دنيا ۾ ظهور ۽ تاثير اهڙو ڪونه ٿيو هوندو جيئن اسماء الحسنيٰ نوانوي جو تاثير آهي پوء ظهور ٿيندو ماڻهن کي ملڪ چوندا ڪيو سجدو توهان جو الله ظاهر ٿيو چوندا سائين ڪونه ٿا سڃاڻون اسان جيئن جنهن کي سجدو ڪيو آهي دنيا ۾ جيئن سڃاڻندا هئاسين اهو آهي پوء انهيء طرح جي تجلي ٿيندي اها هوندي رحمان جي تجلي رحمان جو تعلق آهي دنيا سان سڀ سجدي ۾ ڪري پوندا چوندا اسانجو معبود ظاهر ٿيو آهي اسان ان معبود حقيقي کي سجدو ڪريون ٿا جن شخصن ريا ريا خاطر ڏيکاوي لاء سجدو ڪيو هوندو انهن جون پٺيون سو تختا ٿي پونديون

برڪت وارو آهي اهو الله جنهن ڪيو آسمان ۾ برجن کي وڏا وڏا ستارا يا وڏا وڏا آسماني هڪڙا قلعا آهن اتي فرشتا پهرو ٿا ڏين سج جون ٻارهن منزلون آهن مهيني مهيني ۾ هڪ منزل طئي ٿو ڪري ان منزلن جا نالا آهن

عقل جا انتظام آهن ۽ اهو برڪت وارو انتظام آهي جو جڏهن کان وٺي ڪائنات هلي آهي اڄ تائين هليو پيو اچي ڪنهن قسم جو فرق نه آيو اهي تاثير اهي صورتون اهي روشنيون اها اها موسوم دنيا ۾ اهي فصل اهي سڀ پيا ٿين سج ۾ رب تبارڪ وتعاليٰ هن ان، فصل، ميوا انهن جي پچائڻ جي صلاحيت رکي آهي ۽ چنڊ ۾ رب تعاليٰ ان جي نور منجهان هر ميوي کي، جنس کي، رنگ ڏيڻ جو اثر رکيو آهي. تنهن ڪري سج کي چوندا آهن طباخ الفلڪ، طباخ الفلڪ، فلڪ يعني سج جو بورچي، آسمان جو بورچي. ۽ چنڊ کي چوندا آهن صباغ الفلڪ معنيٰ رنگريز رنگ ڏيندڙ چنڊ آهي رنگ ڏيندڙ آسمان جو جو آسمان منجهان رنگ ٿو هاري شين تي اچي پوي ٿو اهو کٽي ڪونه جيئن سج ڦٽا زمين ڦٽائڻ ۾ نٿي کٽي ائين سج ۽ چنڊ به رنگ ڏيڻ ۾ نٿو کٽي روشني تاثير ۾ نٿو کٽي اها برڪت آ وڏي هڪڙي جيڪا رب تعاليٰ جي هٿ ظاهر ٿي آ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذڪر او اراد شڪورا سج ۽ چنڊ سان رات ڏينهن جو تعلق هيو اهو الله جنهن ڪيو رات کي ۽ ڏينهن کي خلفةً هڪ ٻئي جي پٺيان رات ۾ روشني سڪڙجي وڃي ٿي اونداهي ٿي وڃي ٿي ڪنهن حد تائين انسان جي طبع تي مونجه آهي وري ڏينهن اچي ته وري ڪشادگي ٿي وڃي کلي پوي هر هڪ ماڻهو جون طبيعتون کلي پون صاف ٿي، ڪم ڪار، اٿڻ ويهڻ سڄو آسان. لمن اراد جيڪو ارادو ڪري ۽ ان يذڪر ذڪر ڪري ارادو ڪري شڪر ڪري الله تعاليٰ جو ذڪر ڪري رات جو مونجهه ۾ انسان جي طبيعت مونجهه ۾ رب ڏي متوجه ٿيندي آهي ۽ وري ڏينهن جو الله جون نعمتون فراوان ان جي لاء شڪر ڪري انسان انهيء ۾ هي مسئلو به ٿو نڪري ته جيئن ذڪر وارن کي ڪڏهن ڪڏهن ڪن حالتن جي ڪري مونجهه پيدا ٿي پوندي آهي، جيئن رات ۾ قبض آهي پر ان جي پٺيان بسط وري ڏينهن سان ٿئي ٿو، اهڙي طرح هر قبض جي پٺيان بسط ۽ ڪشادگي ذڪر جي به ٿيندي آهي. تنهنڪري رات جي ڪري ماڻهو نااميد نه ٿئي ڏينهن کان، ايئن قبض جي ڪري ماڻهو نااميد نه ٿئي بسط کان ته منهنجي مٿان وري ذڪر اهو کلندو يا نه کلندو. اها به الله تعاليٰ جي نعمت آهي. قبض به هڪڙي قسم جو ذڪر آهي. رات کي الله جي جي رحمت سمجهجي ٿو، ائين قبض کي به ماڻهو رحمت سمجهي، جڏهن رحمت سمجهي ته پوء نااميدي ۽ ياس ان ۾ نه اچي، نه ته ڪيترن اهڙن ذڪر وارن کي قلق پيدا ٿيندو آهي قبض ۾ پر جيڪڏهن انهي کي به رب جي رحمت سمجهن ته قلق جو سوال ئي ڪونهي، قبض به انهن جي پاسي کان آهي بسط به انهن جي پاسي کان آهي، تنهن ڪري الله جو ذڪر ۽ شڪر ڪجي. حقيقت هي آهي ته انسان کي الله جي نالي وٺڻ ۾ هڪڙو بسط ۽ حظ پيدا ٿيندو آهي قبض چئبو آهي ان حظ جي بند ٿيڻ کي ذڪر ته امر اختياري آهي پوء جيڪڏهن هڪڙو غير اختياري امر تي ماڻهو خوش ٿو ٿئي ته پنهنجي عمل اختياري تي ڇو ٿو ڪرڪي بس اهو هڪڙو اهو هڪڙو لطيفو آهي فڪر جو جيڪو انسان سمجهي جڏهن ماڻهو کي مونجه ٿئي ته کڻي الله جو نالو زبان سان وٺڻ شروع ڪري يا زور ڏئي نالو وٺي بس هڪڙو ماڻهو کي ذڪر ٿيندو آهي طبعي جيئن ماڻهو ساهه کڻي ٿو طبعي شيء آهي ساهه کي ماڻهو ياد ڪري نه ڪري ذڪر ساهه پيو هلي اهڙي طرح ذڪر جي هڪڙي ڪيفيت اها هوندي آهي ٻي ذڪر جي ڪيفيت ٿيندي آهي جو ماڻهو پاڻ ساهه ڪري ساهه کڻي مونجهه ٿئي ساهه کڻي ساهه ڏاڍيان کڻي قرار وٺي ته اهي جيڪي ماڻهو قبض جي ڪري پريشان ٿيندا آهن حقيقت ۾ انهن کي انهي پنهنجي حال ۾ اهو علم ڪونهي تڏهن انهن کي پريشاني ٿئي ٿي نه ته سڀ الله جي رحمت آ رب تعالي رات ۽ ڏينهن کي آ پنهنجي رحمت ۽ رحمان جي نشاني فرمايو آ اهڙي طرح قبض ۽ بسط به الله جي رحمت جي نشاني آ رحمان جو تاثير آ ان کي برو ماڻهو نه سمجهي عباد الرحمان الذين يمشون الارض الله جا ٻانها جيڪي هلندا آهن زمين تي هوناً

ان کي سلام چون ٿا. معنيٰ، تنهنجي اسان جي درميان ترڪ آ، هڪ ٻئي کي ڇڏيوسي. تون الله جي نالي تي ڪرڪين ٿو ۽ جڏهن گفتگو ڪرين ٿو ته ان گفتگي ۾ توکي بد زباني آ ته پوء ان کي ڇڏي ڏيڻو آ. الله جو نالو وٺون ٿا توهان کي چڙ ٿي اچي. رب جي هيڪڙائي ٻڌايون ٿا ته مايوس ٿا ٿيو. جيئن الله تعاليٰ قرآن پاڪ ۾ فرمايو ته جڏهن الله جو نالو وٺو اذا ذڪر الرحمان ذڪر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يعلمون جاهل قسم جا ماڻهو الله جو نالو وٺو ته دل منجهي وڃن پر جيڪڏهن بتن ۽ پٿرن جو نالو وٺو غير الله جو نالو وٺو ته پوء هڪدم بشارت اچي وڃي انهن جي طبيعت ۾ اهڙا ماڻهو جاهل هڪڙي پاسي ڏي ايڏا جاهل ٻئي پاسي ڏي وري مغرور ۽ متڪبر انهن سان ڪهڙي طرح گذارجي، رب تعالي فرمايو، جيڪي صالح بندا هوندا آهن الله جا، جڏهن جاهل انهن سان خطاب ڪندا ته انهن کي رد خطاب جو اهڙو ڏيندا جيڪو اهو صبر سان هوندو اهڙو صبر سان هوندو جنهن ۾ ايزا ڏيڻ کان پاڻ به سلامت رهن ان کي به ايذا ڏيڻ جي ضرورت ڪانهي ۽ انهن جي بيوقوفي جي مٿان چشم پوشي ڪن. هن جي رد جواب ۾ مقابلو نه ڪن. هنن خراب ڳالهايو آهي ته هي ان جهڙو خراب نه ڳالهائن ۽ جيڪڏهن انهن جي برائي سان سامهون اچن ته احسان سان جواب ڏين ۽ جيڪڏهن هو شدت ڪن ته ان سان لطف ۽ نرمي ڪن جيڪڏهن جهل ڪن ته حلم رفق ڪن نرمي ڪن

معنيٰ پنهنجي ميانه روي اختيار ٿا ڪن مال جي محبت جي ڪري صفا لا تجعل يدڪ مغلولة الي عنقڪ هٿ پنهنجي گردن ۾ ٻڌيون ويٺا رهن ائين به نٿا ڪن ۽ وري شهرت جي حاصل ڪرڻ لاء بسط ڪن ولا تبسطها ڪل البسط اهڙي ڪشادگي جو پوء سڃا ٿي وري ويهي ويهي رهن ائين به ناهي ڪرڻو، وچٿرا هلندا آهن ۽ درميان جي هر هڪ شخص کي پنهنجي پنهنجي صلاحيت آهر آهي، امير جي وچٿرائي، غريب جي وچٿرائي، وچين ماڻهوء جي وچٿرائي، اهي ٽي درجا ٿا رکن. والذين لا يدعون مع الله الها آخر ۽ اهي شخص جيڪي الله سان گڏ ڪو ٻيو مالڪ نٿا سڏين. الله تبارڪ و تعاليٰ جي ان عبادت ۾ رهن ٿا سڏ ان کي ٿا ڪن الله کي ته مڃن ٿا پر ان سان گڏ ٻيو به الله ٿا سڏن سمجهن ٿا ته ڪفايت نه ٿي مراد ۾ پورت نه ٿي مرادون انسان جون غلط توڙي صحيح پر ڪير چوندو ته منهنجي مراد هي غلط آ رب تعاليٰ ٻانهي جو مصلح آ، مهربان آ. سندس مرادن تي ڪم ٿين ته انسان جو انسان لاء تباهي ٿي وڃي. اهڙيون غلط صلاحون، غلط خيال ۽ تمنائون انسان جون جي پوريون ٿينديون وڃن ته الائي ڪهڙي اوڙاهه ۾ پوي. الله رحمان آ جيڪو اهي دڳ هن جا بند ڪري ان جي عيوض درجا ٿو ڏئي دعائن جا. پر ٻانها ان کي نٿا سمجهن. جيڪي نٿا سمجهن ته پوء اٿي وري ٻئي جو وڃي ٿا در کڙڪائن. اتي شرڪ پيدا ٿيو. مشرڪ چئبو ئي انهي کان جيڪو خدا کي ته مڃي نه ان کي مشرڪ چئبو آهي خدا کي مڃڻ کان پوء الله کي نه مڃي پوء مشرڪ ڪهڙو آهي اهو ته منڪر آهي مشرڪ ٿيندو ئي شرڪ وارو آهي معنيٰ خدا جو به اقرار ڪري ٻئي جو به اقرار ڪري اهو پنهنجي اخلاق ۾ الله تبارڪ وتعاليٰ وٽ ايترو قدر ڪريل آهي جو جيئن هڪڙي عورت کريل هجي هي کريل عورت جهڙو ڪريل آهي رب تبارڪ و تعالي کان هٽي ڪنهن ٻئي پاسي ڏي توجه ڪري ولا يقتلون النفس ۽ ڪنهن جان کي قتل نٿا ڪن خون ڪونه ٿا ڪن رب تبارڪ و تعالي التي التي حرم الله بالحق الا بالحق جنهن کي الله منع ڪئي آ مگر حق جي صورت ٻي آ عبادت به نٿا ڪن غير جي رب تبارڪ و تعاليٰ جا وفادار آهن الله جي مخلوق آهي انسان ان انسان جي به هنن رب جي تخليق جي به تعظيم ڪئي آهي الله جا ٻانها جيئن رب جي حرمت ڪندا آهن تيئن رب جي خلق جي به حرمت ڪندا آهن رب جي حرمت ۽ عزت اها آهي ته ان سان شرڪ نه ڪجي خلق جي حرمت اها آهي ته ان کي قتل نه ڪجي شرڪ ظلم عظيم آهي ان الشرڪ لظلم عظيم اتي خالق ۽ مخلوق کي برابر ڪرڻو آهي. زبان سان چوڻ ۽ نه چوڻ جي ڪا پرواهه ناهي، ڪردار اهڙو ٿو اختيار ڪري. وڃي غير کي سجدو ڪيئين، انهي کان دعا گهريئين، پڇبس ته اهو تنهنجو الله آهي؟ چوندو نه، پوء لفظن ۾ ته برابري ڪانه ٿي، پر ڪردار ۾ برابري آهي، اهو شرڪ آهي. اهڙن شين کي جي آڏو ٿو وڃي جهڪي، جو پنهنجي نفس لاء انهن کي نفع و ضرر جي طاقت ڪانهي، موت حياتي جي قوت ڪانهي،

چار سزائون الله تعاليٰ ٻڌايون آهن جيڪي ملڪ ۾ بغاوت ٿا ڪن فساد ٿا ڪن جيڪڏهن رڳو ملڪ رستن کي خراب ڪيو اٿن ته انهن کي گرفتار ڪري جيل ڏيڻو آهي او ينفوا من الارض ۽ جيڪڏهن ڪو خون به ڪري وڌو اٿن ته جان انهن جي ويندي جي مال به ڦريو اٿن ته هٿ به ڪپبو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او يصلبوا جيڪڏهن اڃا هنن وڌيڪ ڪا گهڻي گستاخي ڪئي آهي ته انهن کي ڦاسيء تي به چاڙهو. اهي قرآن جا فيصلا آهن، جيڪي شخص باغي هن رستن کي ٿي نقصان ٿا پهچائين، اهي سو حق آهن، انهن جي قتل ڪرڻ جا، ڦاسين تي چاڙهڻ جا، هٿ پير مخالف ڪٽڻ جو، ڇو ته چئن قسمن جا گناهه آهن. رب تعاليٰ اهو حڪم فرمايو آهي. ولا يزنون ۽ انسان جي مقدس نسل کي خراب نه ٿا ڪن. زاني انسان جي مقدس نسل کي خراب ٿو ڪري. اهي به ناهن صالح بندا الله جا، عباد الرحمان انهن ۾ اهي وصفون هونديون، سهڻيون وصفون، زنا جهڙو گناهه نه ڪندا. فرمائي من يفعل ذلڪ جيڪو اهي ٽي ڪم ڪندو، شرڪ، قتل، زنا.

هيء انهيء جي لاء به توبهه آهي. قانون جيڪو دنيا جو آهي قصاص جو، انهيء کان جيڪڏهن بچي ويو ڪنهن طرح ديت وغيره ڏئي يا ائين خبر نه پئي گمنام ٿي ويو، الله کان ته معافي ناهي. توبهه سڀني تي لڳي ٿي. پشيماني ٿو ڪري. الا من تاب و آمن ۽ ايمان آندئين الله تي، ملائڪن تي، ڪتابن تي، رسولن تي، يوم الاخر تي ايمان آندئين. آمنت بالله چئي ٿو. ملائڪ، ڪتاب، رسول، انهن سڀني تي ايمان آڻي، يوم الاخر تي ۽ ان کان بعد عمل ڪري عمل صالح، وعمل عملا صالحا، ۽ ڪردار ڪري پنهنجو ڪردار درست، نيڪي جا ڪم شروع ڪري ڏئي، معنيٰ توبه کان بعد اهي، فاولئڪ، الله تعاليٰ ٿو فرمائي، يبدل الله سيئاتهم حسنات، پوء الله تعاليٰ بدلائيندو انهن جي برائين کي نيڪين سان. براين کي نيڪين سان بدلائڻ جون ٻه ٽي صورتون آهن. اڳي عادت براين جي هئي، ملڪو نفساني برو هو، هاڻي ملڪو نفساني نيڪ ٿي پيو. معنيٰ هن ۾ اخلاق سهڻا ڀرجي ويا. اڳي براين جو عادتي مجرم هيو، هاڻي اهي بدلجي ويون، هاڻي نيڪي ئي نيڪي پيو ٿو ڪري. ٻي معنيٰ هي آهي، معنيٰ جيڪا ڪيفيت نفس جي اها بدلي. يا اڳي بڇڙا ڪم ڪندو هو، چوري ڪندو هو هاڻي حلال جو رزق ٿو ڪمائي اڳي برو زاني هو هاڻي هن کي الله تعاليٰ پنهنجو حق ڏنو آهي اڳي قتل غارت ڪندو هو هاڻي مجاهد في سبيل الله آهي اولئڪ يبدل الله سيئاتهم ۾ حسنات جي معنيٰ اڳي ڪوڙ ڳالهائيندو هو هاڻي سچ ٿو ڳالهائي اڳي وتندو هو اجايا قصا ڪهاڻيون ڪندو ڪچهرين کي غلط ويٺو سينگاريندو، هاڻي قرآن سان ٿو ٻڌائي، توحيد سان ۽ قرآن سان ماڻهن کي سمجهائي سينگاري ٿو. اولئڪ يبدل الله سيئاتهم حسنات جي ٻي معنيٰ. هڪڙي معنيٰ ملڪو نفساني معنيٰ طبيعت انساني بدلجي سهڻي پاسي ڏي اچي وئي هڪڙي معنيٰ. ٻي معنيٰ ڪردار انساني برائيء کان نيڪيء جي ڪردار ڏي اچي ويا ٻه ۽ ٽيون اڃا هي به آهي اهو آخرت سان واسطو ٿو رکي روايت ٿي اچي هڪڙي. فرمايو رسول الله صلي الله عليه وسلم الله تعالي هڪڙي شخص کي گهرائيندو پوء قيامت جي هن کي چوندو ويضع عليه ڪنفه الله پنهنجي رحمت جو ٻاجهه جو پر ان تي وجهي او چوندس ته اقارفت ذنبا ڪذا يوم ڪذا هي تو گناهه ڪيو فلاڻي ڏينهن هي گناهه تو فلاڻي ڏينهن ڪيو

جيڪر انهن جو نالو به وٺي ها ته ان جي بدلي ۾ به ملن ها. اهو آهي اولئڪ يبدل الله سيئاتهم حسنات ٽي معنيٰ وڪان الله غفورا رحيما الله تعاليٰ ٻاجهارو مهربان آهي اهو پنهنجي فضل ۽ ڪرم سان پنهنجي ٻانهن تي ٻاجهه ڪري ٿو ومن تاب جنهن توبه ڪئي وعمل عملا صالحا نيڪي جا ڪم ڪيا فانه يتوب الي الله متابا اهو رب جي پاسي ڏي متوجه ٿيو آهي رجوع ٿيو آهي رب جي پاسي ڏي رجوع ٿيڻو جنهن توبهه ڪئي الله تعاليٰ توبهه هن جي قبول ڪئي التائب من الذنب ڪمن لا ذنب له جنهن توبهه ڪئي گناهه کان ڄڻ هن جو گناهه ئي ڪونه ٿيو ائين الله تعاليٰ ڌوئاري صاف ڪري سگهي والذين لا يشهدون الزور اهي شخص جيڪي ڪوڙي شاهدي نه ڏين حق جي ڳالهه ٻڌائن جهڙي به هجي اها ڪنهن ملامت ڪندڙ جي ملامت کان نه ڊڄن لا يخافون لومة لائم نفي نقصان جي پرواهه نه ڪن ملامت ڪندڙ جي ملامت کان نه ڊڄن. اهي الله جا ٻانها، رحمان جا بندا جيڪي هوندا، لا يشهدون الزور، ڪوڙي شاهدي نه ڏيندا، شاهدي باطل نه ڏيندا. واذا مروا باللغو مروا ڪراما، جڏهن ڪو گندو لفظ ڳالهائي، ڪو هنن کي گار گند ڏئي، شريف ٿي چپ ڪري لنگهي وڃن. ڇو ته انهي حق جي شاهدي ڏيندڙ کي ماڻهو گاريون به ڏيندا آهن، ان کي ذليل به ڪندا آهن، تهمتون به ڏيندا آهن. حضور سائين فرمايو

پر وري پاڙي جي بي عزتي هيء مستقل گناهه آ. اهو ڄڻ ڪو وري اڪبر الڪبائر، ڪبيري کي ڦيرائي اڪبر ڪري ڇڏين، وڏو ڪري ڇڏين تمام. ٻه ۽ ٽيون آهي عقوق الوالدين، ماء پيء جي بي فرماني. اها به تنهنجي لاء تمام خراب آ جو ماء پيء جي بي فرماني ڪرين. پوء اهي ٽي جملا فرمائي، پوء فرمايو الا شهادت الزور، الا شهادت الزور، الا شهادت الزور. پوء نبي سائين ڄڻ اٿي ويهي رهيا. ٽيڪ ڏئي ويٺا، ڪعبة الله کي پٺي ڏيون.

الله فرمائي ٿو ته منهنجا صالح بندا قرآن ٻڌندا هڪدم جهڪي پوندا جيئن اٺ کي مهار ناڪيلي ۾ وٺي جو ڇڪ ته هيڏو سارو اٺ گوڏن ڀر ويهي رهي اهڙيء طرح قرآن جي آڏو ويهي رهن اهي صالح بندا جهڪي پون قرآن ٻڌڻ کان پوء به تاويلون بيٺا ڪن ۽ اٽڪلون ڪن ۽ پنهنجي ڪوڙ کي سچ ڪرڻ جي ڪوشش ڪن الله ته فرمائي ته اهي اهي الله جا ٻانها ائين نه هوندا آهن

اولاد جي بي فرماني ماڻهو جي اکين جو ٺار ڪيئن ٿيندي؟ فرما برداري انهن ۾ هجي الله جي پوء اولئڪ يجزون الغرفة اهي شخص آهن جيڪي اهڙي سهڻن صفتن سان ۽ سچن اخلاقن سان اهي آراسته ٿي سينگارجي چڪا آهن پوء اهي ماڻهو يجزون الغرفة انهن کي بالا خانا جنت جا ملندا جن جون اهي وصفون آهن الله تعاليٰ فرمائي ٿو اهي حق وصفون جيڪي اسان توهان کي ٻڌايون الله جي ٻانهن جون جن کان رب راضي آهي

قل ما يعبأ بڪم ربي چؤ پرواهه نٿو رکي توهان جي رب منهنجو ياد رکو منهنجو رب پرواهه توهان جي نٿو رکي اي مڪي وارا توهان جي عبادت جي خدا کي پرواهه نه آهي توهان جي بي فرماني جي خدا کي پرواهه نه آهي توهان جي فرما برداري جي به خدا کي پرواهه نه آهي لولا دعاؤڪم جيڪڏهن توهان خدا کي نه سڏيندؤ مصيبتن جي وقت ۾ توهان بتن پٿرن کي پوڄيندؤ اسان کي پرواهه ڪانه فقد ڪذبتم بس توهان ڪوڙو ڪيو فسوف يڪون لزاما پوء توهان تي پاڻ بکيڙو ايندو اهڙي بکيڙي ۾ ۾ اچي ويندؤ جو پوء اتي رڙيون ڪندؤ ته يار اسان هي دنيا ۾ ڇا ڪيوسي ڪهڙيون غلطيون ڪيوسي توهان کي ته هتي دنيا ۾ سڏڻ گهرجي ها پنهنجي رب کي جيئن مصيبتون لاهي توهان غير کي سڏي پنهنجو سڏ وڃايو آ وما دعاء الڪافرين الا في ضلال ڪافرن جي دعا ائين آهي جيئن پڙاڏو وهي گم ٿي چٽي سو اها توهان جي غلطي آهي الله کي پرواهه ڪانهي جي سڏيندؤ ته ڀلو جي نه سڏيندؤ ته توهان جو اهو حال بدر جي موقعي ۾ ائين ٿيو بتن پٿرن کي گهڻو ئي سڏيائون سردار قريش جا هڪڙا مري ويا ٻيا گرفتار ٿيا بطشة ڪبريٰ انهن جي مٿان اچي وئي فسوف يڪون لزاما ايڏو وڏو بکيڙو اچي ويندو جو توهان ختم ٿي ويندؤ فرقان سورت آ

الله تعاليٰ پيشين گوئي ڪئي، ٻڌايو ته توهان کي هن وقت هدايت ڪيون ٿا، پوء جڏهن هٿ منجهون نڪري ويندي شيء ته پوء دانهون ڪندؤ ته ڪهڙي حال ٿيندو، جيئن ڏسو ته ڪيڏي بکيڙي ۾ ۾ اچي ويا، وڏا وڏا امير سردار جو پنهنجي پاڇي جي ڀرسان لنگهڻ ماڻهن کي نه ڇڏيندا ها، انهن زمين تي ائين پيا ها جيئن ڍير لڳا. نبي سائين جن ڇڪرائي انهن جنازن کي کوهه جي اندر اڇلرايو، ڪن جون ته ڄنگهون به پٽجي پيون پون، ائين ڪنا ٿي ويا ها، پوء نبي سائين جن مٿن بيهي فرمايائين.

سائين اهڙن جسمن سان ٿا ڳالهايو جن کي ساهه ڪونهي فرمايو ته اي عمر هي هن وقت ۾ توکان به وڌيڪ ٿا سمجهن هن ڳالهين کي ڇو ته هو جهنم ڏسن ٿا تون جهنم ڏسين ته نٿو تنهن ڪري هن سان ڳالهايون ٿا اسان اها تانيب هي جيڪا الله تعاليٰ تانيب